ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ຈະມີຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີ ການວິ ເຄາະວິໄຈ ແລະເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ພາກລາຍການພາສາລາວ ໜ້າທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຊອກເອົາຄົນມາເປັ ນ EP ລັອກດາວຊິດນີກະທົບກະເທືອນຄົນລາວບາງຄົນແບບໃດກັນ ສະພາບການລັອກດາວໂຄວິດ-19 ໃນ New South Wales ເປັນແນວໃດແລ້ວ ທຸລະກິດຄວນມີສິດບັງຄັບໃຫ້ຄົນຈຳຕ້ອງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ມີຢູກຢ າທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ການປິ່ນປົວອາການປອດເຮື້ອລັງແລ້ວບັດນີ້ ໄທກຳລັງຈະເຮັດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 3 ຊະນິດ ແຕ່ການປະທ້ວງລັດຖະບານປະຍຸດຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ວ່າແຮງງານລາວແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ໃສ່ ຊຽງຄານ ລາວ ໄທ ຢູ່ໃນສາຍດຽວກັນໃນການຊິງຖ້ວຍ Asian Cup ປີ 2022 ແລະຄົນຂະເໝນເກີນ 50% ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ເທລະບານມີໄຊໃນອັບການິສ ະຖານ ເມື່ອທີ່ນັກການທູດ ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດອັບການິສະຖານ ປົບໜີ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ໄຟເຊີ 1 ລ້ານໂດສ ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກປະເທດໂປໂລຍແລ້ວ ຊຸມຊົນເຕະ ບານໃນປະເທດເຢຍລະມັນເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ຍ້ອນນັກເຕະບານຄົນດັງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນໝົດອາຍຸ ຂ່າວທົ່ວໄປ ນັກລົບທາລະບານໃນປະເທດອັບການິສະຖານ ຍຶດໄດ້ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີອັບການິສ ະຖານໃນກຸງຄາບູລແລ້ວ ແລະທາລະບານປະກາດໄຊຊະນະແລ້ວ ພາຍຫຼັງປະມານ 20 ປີທີ່ທຳການຕໍ່ສູ້ ພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຕີພວກເຂົາເຈົ້າແຕກໜີໄປສຳເລັດ ແລ້ວສະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ໃນປະ ເທດອັບການິສະຖານຈົນກວ່າຖອນຕົວອອກໄປໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ປະທານາທິບໍດີອັບການິສະຖານປົບຫຼົບໜີໄປແລ້ວ ດັ່ງດຽວກັບພົນລະເມືອງອັບການິສະຖານຫຼາຍໆພັນຄົນ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດປົບຫຼົບໜີ ທາລະບານທີ່ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງຄາບູລຢູ່ ທາງການເທລະບານເວົ້າວ່າ ໃນໄວໆນີ້ຕົນຈະປະກາດຕັ້ງປະເທດ Emirate of Afghanistan ຂຶ້ນ ຄົນໂຄຣເອເຊຍ 23 ຄົນປົບຫຼົບໜີໄປຈາກປະເທດອັບການິສະຖານແລ້ວ

the UK nationals on all the the consular cases and they're they're coming forward in in numbers at the moment ທ່ານກຳລັງເອົາຄົນອັງກິດ ແລະ ຄົນອັຟການິສຖານບາງຈຳພວກອອກໄປຈາກອັຟການິສຖານໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ທາງການແທລະບານຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ແທລະບານຈ ະປະກາດປະເທດ Islamic Emirate of Afghanistan ຂຶ້ນຈາກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານໃນກຸງຄາບູລໃນໄວໆນີ້ ຊື່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຊື່ເດີມຂອງປະເທດອັຟການິສຖານ ກ່ອນໜ້າທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍຶດອັຟການິສຖານໄດ້ສ ຳເລັດໃນວັນທີ 11 ເດືອນ 11 ປີ 2021 ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ ຮຽກການທີ່ແທລະບານຍຶດໄດ້ອັຟການິສຖານນັ້ນວ່າເປັນສະຖານະພາບນະການ ອັນຍາກສາຫຼາຍ ຄະນະສິດທິມະນຸດຊົນ ແລະ ຄົ ນອັຟການິສຖານໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຈົ່ງພິຈາລະນາຮັບເອົາອົບພະຍົບອັຟການິສຖານ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ປິດສະຖານທູດຂອງຕົນໃນກຸງຄາບູລມາແຕ່ເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ ແລະ ຍົກຍ້າຍທາງການອົດສະເຕຣເລຍໃນຄາວນັ້ນ ແລະ ກຳລັງກະທຳວຽກງານຕ່າງໆຢູ່ຮ່ວມກັນກັບບັນດາປະເທ ດເພື່ອນມິດ ຊິບີຮູລາ ມູຈາຮິດ ໂຄສົກຕາງໜ້າແທລະບານເວົ້າວ່າ ແທລະບານກຳລັງເຈລະຈາກັນກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ເພື່ອການຍອມແພ້

ເມື່ອທີ່ແທລະບານຮັດແໜ້ນຄາບູລຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ສະໜາມກິລາ ອູໂດສ ແບັງ ອາຣີນາ ຂອງລັດນິວຊາວເວລ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈະເປັນສູນກາງອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດສຳລັບການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ -19 ໃນລັດ New South Wales ມີຄວາມຫວັງວ່າໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານ 50,000 ຄົນໃນທົ່ວເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຂົງແຂວງຊິດນີ ທີ່ເປັນເຂດອັນຮ້ອນວົນ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນສະໜາມກິລານັ້ ນ ຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 16 ຫາ 39 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນບາງອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ຄົນພິການ ການຄົວອາຫານການກິນ ການຂົນສົ່ງ freight ຈະມີສິດໄດ້ສັກຢານັ້ນໂດຍມີ booking ນີ້ເປັນດັ່ງນັ້ນ ຍ້ອນທີ່ປະເ ທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຢາ 1 ລ້ານໂດສ Pfizer ທີ່ຂາວຂ່າວຫຼາຍຊື່ເວົ້າວ່າ ເປັນຢາທີ່ຊື້ໄດ້ຈາກປະເທດໂປໂລຍທີ່ມີຢານັ້ນເຫຼືອໃຊ້ ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ຢາ Pfizer 5 ແສນໂດສ ຈາກຢາ 1 ລ້ານໂດສທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ເຂດທ້ອງຖິ່ນ ຂອງການປົກຄອງ New South Wales ທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ລັດອື່ນໆ ນອກຈາກ New South Wales ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຢານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຢານັ້ນຈາກເຄິ່ງໜຶ່ງຕາມຫົວພົນລະເມື ອງ ຄົນໃນພາກໃນຂອງຄຸ້ມພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງແມລເບີນ ຢູ່ໃນທ່າທີລະມັດລະວັງຕຽມພ້ອມ ພາຍຫຼັງທີ່ແຂກຄົນຄົນໜຶ່ງໄປຮ່ວມງານໝັ້ນກັນໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ມີ ຄົນຫຼາຍໂຫຼໄປຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເກຣກ ຮິນຕັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຄວບຄຸມຕຳຫຼວດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດວິກຕໍເຣຍລົບລ້າງການເຕົ້າໂຮມກັນນັ້ນທີ່ລ່ວງລະເມີດການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ

ເຕືອນວ່າ Victoria ບໍ່ສາມາດສ່ຽງກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ອີກ ທີ່ຄ້າຍຄຽງກັນກັບຂອງ Sydney ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ເຄນຢາໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເມື່ອມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບທີ່ຕົນເພິ່ງພາອາໄສການບໍລິຈາກຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ໃນຫ ວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດອັງກິດບໍລິຈາກຢາ AstraZeneca ແກ່ປະເທດເຄນຢາ ທີ່ຖືກນຳໄປແຈກຢາຍໃຫ້ບ່ອນສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆນານາ ທົ່ວປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ປະຊາຊົນເຄນຢາຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຂອງຕົນ ຟ້າວຟັ່ງໃນການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ ເຄນຢາມີຄົນຕາຍທີ່ພົວພັນກັບໂຄວິດ-19 ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ ແລະ ມີພົນລະເມືອງພຽງແຕ່ 2 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຖືກສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍເຕັມສ່ວນແລ້ວ ແຜ່ ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 7.2 ຣິກເຕີ ສັງຫານຄົນໃນປະເທດເຮຕີຕາຍຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະມານ 2,800 ຄົນບາດເຈັບດ້ວຍ ໂບດ ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ໂຮງແຮມ ໂຮງພະຍາບານ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັ ກໜ່ວງ ຫຼື ເພພັງໝົດ William Yeck ນັກວິຊາການແຜ່ນດິນໄຫວສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ Right now our impact estimates, uh are catastrophic I mean it's a devastating earthquake with potential of 10 to hundreds of thousands of people ການກະທົບກະແທກນັ້ນແມ່ນສາຫັດ ແຜ່ນດິນໄຫວໃນປະເທດເຮຕີມີຂຶ້ນໃນ 11 ປີກ່ອນ ນີ້ ທີ່ເພພັງເສຍຫາຍບ້ານເຮືອນຕ່າງໆນານາໃນປະເທດເຮຕີ ແລະ ປະເທດເຮຕີບໍ່ມີຜູ້ນຳປະເທດ ຕໍ່ແຕ່ເດືອນແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອທີ່ປະທານາທິບໍດີເຮຕີຖືກລອບສັງຫານຕາຍ ຍ້ອນຖັງນ້ຳມັນອັນໜຶ່ງແຕ ກຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດເລບານອນ ຄົນບໍ່ຫຼຸດ 28 ຄົນສູນເສຍຊີວິດ ແລະ 79 ລາຍໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ນີ້ແມ່ນແຕກລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງອາລຕາລີລ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ທຸກຍາກປາກໝອງທີ່ສຸດຂອງປະເທດເລບານອນ ກ ະແສຂ່າວຄວາມໝັ້ນຄົງເວົ້າວ່າ ຖັງນ້ຳມັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຖືກຊຸກຊ່ອນໄວ້ໂດຍທຸລະກິດຕະຫຼາດມືດ ແລະ ໂດຍມີການໃຫ້ນ້ຳມັນແກ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ເມື່ອມັນແຕກລະເບີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວານນີ້

ຕົນຕ້ອງຜ່າຕັດຫົວເຂົ່າເປັນຄັ້ງທີ 3 ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕີເທັນນິສມາແຕ່ຮອບ quarter final ຂອງ Wimbledon ມາແຕ່ເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານນັ່ງເບິ່ງໂອລິມປິກໂຕກຽວ ໂດຍເວົ້າວ່າທ່ານເຈັບຫົວເຂົ່າໃນໄລຍະການແຂ່ງຂັນເທັນນິສໃນເດີ່ນ ຫຍ້າ Gerd Muller ນັກເຕະບານຄົນດີຄົນດັງຄົນເກັ່ງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວໃນຂັ້ນອາຍຸ 75 ປີ ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ club Bayern Munich ກຳລັງໄວ້ອາໄລເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ Muller ເຂົ້າຮ່ວມ Bayern ໃນປີ 1964 ແລະ ຮູ້ກັນໂດຍ ທົ່ວໄປໃນວົງການເຕະບານ ໂດຍໄດ້ຊື່ວ່າ The Bomber ທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງຂອງການຕັ້ງ Bayern ເປັນທີມໜຶ່ງຂອງຂັ້ນເທິງຂອງເອີຣົບ ທ່ານຊົດຊ່ວຍປະເທດເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກ ຊະນະການແຂ່ງຂັນເອີຣົບໃນປີ 1972 ແລະ ຊະ ນະ World Cup ໃນປີ 1974 ດ້ວຍ ປະມານ 1 ໂດລາອອສເຕຣເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.77 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,816.58 ດົງຫວຽດນາມ 2,996.53 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.54 ບາດໄທ 7,043.47 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະຕົກຝົນຊາ ວເວີ 1 ຫຼື 2 9 14 ແຄນເບຣາຈະໝອກກາມຍາມເຊົ້າ ເມກເປັນບາງສ່ວນ 1 14 ຊິດນີຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 9 19